ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຈີນ ລາວ ໄທ ຈະແລ້ວສຳເລັດໃນທ້າຍປີ 2023 ແລະ ຈະສາມາດເລີ່ມການເດີນລົດໄຟໂດຍສານ ແລະ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງ 3 ປະເທດໃນຕົ້ນປີ 2024 ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັ ກຂ່າວ VOA ຈະມີລາຍງານຈາກບາງກອກມາສະເໜີທ່ານ ທ່ານອາຄົມ ເຕີມພິດທະຍາໄພສິດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂອງໄທ ຢືນຢັນວ່າ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງໃນໄທ ເພື່ອເຊື່ອ ມຕໍ່ກັບລາວ ແລະ ຈີນ ຈະສຳເລັດທັງ 100 ເປີເຊັນ ໃນທ້າຍປີ 2023 ແລະ ຈະສາມາດເລີ່ມການເດີນລົດໄຟໂດຍສານ ແລະ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄດ້ໃນຕົ້ນປີ 2024 ທີ່ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເມືອງຄຸນໝິງ ໃນແຂວງຢຸນໜານຂ ອງຈີນ ກັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບາງກອກ ໂດຍການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟໃນໄທໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ໄລຍະ ກໍຄື ໄລຍະທີໜຶ່ງທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງຢູ່ໃນເວລານີ້ ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກບາງກອກໄປນະຄອນລາຊະສີ ມາ ຫຼື ໂຄລາດ ສ່ວນທີສອງ ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກໂຄລາດ

ວ່າການທຸ່ມເທທັງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເງິນທຶນ ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ລາວກັບຈີນ ນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ຖືເປັນສັນຍາລັກຂອງການເປັນຮຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດ ໃນການພັດທະນາ ຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງລາວຈີນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ລິເລີ່ມ ໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ຂອງທ່ານສີຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ ທີ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການເປັນຮຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດ 4 ດີ ລະຫວ່າງລາວກັບຈີນ ກໍຄື ເປັນບ້ານ ໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີ ເປັນມິດທີ່ດີ ເປັນສະຫາຍທີ່ດີ ແລະ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ດີ ລະຫວ່າງສອງຊາດລາວຈີນ ສ່ວນທ່ານໂຈ ຊຽວເຊຍ ຫົວໜ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວຈີນ ຊ່ວງທີ 1 ຢືນຢັນວ່າ ການກໍ່ສ້າງທາງລົ ດໄຟລາວຈີນ ໄດ້ຄືບໜ້າໄປແລ້ວ 60 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການທັງໝົດ ໂດຍສະເພາະເດືອນມີນາ 2019 ກໍໄດ້ສຳເລັດການເຈາະ ແລະ ກໍ່ສ້າງອຸໂມງບໍ່ເຕັນ ຢູ່ເຂດເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວ 6,453.5 ເມດ ທີ່ເປັນ 1 ໃນ 10 ອຸໂມງ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວກວ່າ 5,000 ເມດຂຶ້ນໄປ ຫາກແຕ່ສຳລັບການເຈາະ ແລະ ກໍ່ສ້າງອຸໂມງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຈີນມາທີ່ດ່ານບໍ່ເຕັນ ຊຶ່ງມີໄລຍະທາງຍາວກວ່າ 9,000 ເມດນັ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ້ໂຈະໄວ້ຊົ່ວຄາວ ເ ພາະວ່າໄດ້ເຈາະໄປຖືກແຮ່ເກືອ ທີ່ມີປະລິມານຫຼາຍສົມຄວນ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ມີການສຶກສາວິໄຈຢ່າງລະອຽດເສຍກ່ອນ ທັງນີ້ ໂດຍທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກບໍ່ເຕັນ ໄປຍັງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະຕ້ອ ງຂຸດເຈາະ ແລະ ກໍ່ສ້າງອຸໂມງ ຈຳນວນ 75 ອຸໂມງ ໃນຕະຫຼອດເສັ້ນທາງລົດໄຟ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວທັງໝົດ 414 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງຈາກການດຳເນີນງານນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ມີການນຳໃຊ້ ນາຍຊ່າງ ແລະ ກຳ ລັງແຮງງານຈາກຈີນຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ຊຶ່ງມີທ່ານ ຈູ ກົວຈຽງ ເປັນປະທານນັ້ນ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະແລ້ວເ ສັດຕາມກຳນົດ ພາຍໃນທ້າຍປີ 2021 ຢ່າງແນ່ນອນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄະນະໄກ່ເກ່ຍຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ການເຈລະຈາກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້ າຂອງທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ເພື່ອຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບອັດຕາຄ່າເວນຄືນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ໂດຍຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ ສົ່ງມອບທີ່ດິນໃຫ້ກັບບໍລິສັດຈີນແລ້ວ 84 ເປີເຊັນ ແລະ ຍັງເຫຼືອ 242 ລາຍ ທີ່ຍັງຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ